ان ۾ پڌريون آيتون، پڌريون نشانيون، پڌرا معجزا، پڌريون ڳالهيون، حڪم احڪام، حلال حرام جا ۽ مطلب ته جيڪي گناهه آهن انهن جي متعلق مطلب ته ڪو ڪبائر جي متعلق ان ۾ ڳالهيون بينات لعلڪم تذڪرون ان ڪري ته جيئن توهان

سؤ ڪوڙا، سؤ چابڪ، سؤ لٺيون يا ڇا جيڪو به توهان جلدة، ولا تاخذڪم بهما رأفة ۽ ان تي ڪو ڪياس نه ڪريو ڪو پنهنجو ٻنهي تي نرمي نه ڪريو پنهنجو في دين الله الله جي حڪم منجه ڪا نرمي ۽ ڪا ڪياس ڪرڻ ۽ رحم ڪرڻ ۽ فلاڻ ڪرڻ اها نه ڪجو ته رأفة في دين الله ان ڪنتم تؤمنون بالله جيڪڏهن توهان الله کي مڃو ٿا الله تي ايمان اٿو واليوم الاخر ۽ آخرت جي ڏينهن ۾ ايمان اٿو وليشهد ته پوء توهان مطلب ائين ڪريو ۽ پنهنجو اهو سؤ ڪوڙن جي ڳالهه هاڻي هتي ٿي آهي ان کي وضاحت ڪنداسون پوء ان کان پوء فرمائي ٿو ته وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين پنهنجي مؤمنن جي طائفه گروپ منجهان ڪي ماڻهو هجن جيڪي اها سزا جيڪا ڏسن. سزا ڏسڻ جو مطلب آهي ته هيئن نه توهان لڪائي ڪچهري ڪري پنهنجو ڪنهن کي سزا ڏئي ڇڏيو ۽ پوء چئو اسان سزا ڏئي ڇڏي پر خبر هجي ڀئي مسلمان مؤمنن کي توهان حق تي ڪئي يا ڪوڙ تي ڪئي پنهنجو ائين ڪارو ڪاري ڪري ماري ڇڏيو توهان ڇا ڪيو هاڻي انهي ۾ جيڪي ڳالهيون آهن ان جي وضاحت ٿيندي هاڻ هيء بني مصطلق ڇا نالو آهي قبيلي جو ان تي حملو ٿيو آهي اهو خيبر جي جنگ کان پنهنجي هن جي خندق جي جنگ کان پوء جو واقعو آهي ۽ هيء سورت احزاب جي سورت کان پوء لٿي آهي حالانڪه هن جو نمبر چوويهون آهي مصحف ۾ ۽ احزاب ٽيٽيهون نمبر آهي ان کان پوء مصحف ۾ آهي پر هوء اڳ ۾ آئي آهي، هيء پوء آئي آهي. هاڻي هن منجهه ۾ زنا جا حڪم پنهنجو واضح طور تي ته اهو سؤ ڪوڙا سؤ ڪوڙا ڪنهن کي؟ پر ان جي وضاحت وري ائين ٿيندي ته سؤ ڪوڙا انهن کي لڳندا جيڪي باکرا هوندا، باکر هوندا يعني پرڻيل نه هوندا، شادي شده نه هوندا، انهن کي سؤ ڪوڙا لڳندا ۽ جيڪي پوڙها هوندا، شادي شده هوندا، جن جون زالون ۽ جن جي مڙس هوندو، پوء انهن اهي جيڪڏهن اهو اهو ڪڌو ڪم ڪندا، پوء انهي تي جيڪا سا رجم جي ڇا چئبو آهي سزا جيڪا آهي سا حد جيڪا آهي سا ٿيندي، پر رجم جي رجم جي جيڪا سزا آهي سا قرآن شريف ۾ واضح لفظن ۾ ڪونهي ڪا مطلب ته پر عمر رضي الله تعالٰي عنه چئي ٿو ته اها هئي پهرين اڳ ۾ پر پوء اها جيڪا آ سا منسوخ ٿي وئي آيت مطلب ته اها قرآن شريف ۾ ڪونهي پر ان جو حڪم جيڪو آهي سو موجود هو رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم رجم ڪيو ۽ حضرت عمر رضي الله تعالٰي عنه چئي ٿو ته اسان به رجم ڪيوسين مطلب ته جڏهن اهڙو واقعو ٿيو پر ان جي لاء تمام سختي واري ڳالهه آهي ته ڪڏهن توهان رجم ڪري سگهو ٿا يا ڪڏهن توهان سزا سؤ ڪوڙن جي جيڪا پنهنجي زاني ۽ زاني ڪيئن ثابت ٿئي ان جي لاء جيڪي آهي سي چار ماڻهو شاهد ٿيندا ان جو بيان هن کان اڳ ۾ سورت نساء ۾ الله تعالي فرمايو آهي آيت نمبر پندرهين ۽ سورهين منجهه اها پڙهون ٿا ان مان ڏسون ڇا آهي پهرين توهانکي ياد رکڻ کپي ته سورة النساء جيڪا آهي سا احد جي جنگ کان پوء لٿي، ان ۾ جيڪي شهيد ٿي ويا هليا انهن جي پويان بيواهون ٿيون، انهن جا پويان ٻار ٿيا، يتيم ٿيا، انهن جي متعلق ڳالهيون ٿيون ته هيتريون شاديون ڪريو، هيتريون ڪريو، هيتريون ڪريو، ٻه ڪريو، ٽي ڪريو، چار ڪريو، اها ڳالهه به ٿي، ان کان پوء ورثي جون ڳالهيون ٿيون ته ورثا ائين ٿيندا، ائين ٿيندا، ان کان پوء جيڪو آهي سو جيڪڏهن ڪو عورت يا مرد جيڪي عورت جي متعلق خصوصي هن ۾ ڳالهه آهي جيڪڏهن عورت ڪا زنا ٿي ڪري ظاهرا ڪو زنا ڪندي ته ضرور ڪنهن مرد سان ڪندي ته هاڻي مرد به ان ۾ ملوث هوندو پر ان مطلب ان جو حڪم ٿو اچي پنهنجو سورت نساء منجهه ته ڪهڙي نموني سان پندرهين آيت اها سورت نساء ۾ فرمايو ته واللاتي ياتين الفاحشة جيڪو ماڻهو فاحش ڪندو فحش هاڻي هتي فحش جي معنيٰ هتي زنا ٿي

۽ پنهنجو جيئن سرمائي سرميداڻي ۾ سرائي ٿي وڃي اهڙي نموني سان اهو ڏٺو هجي چار ماڻهو هجن عورت نه هجي مرد هجن چار ڇو مطلب لفظ جيڪو آهي فاستشهدوا عليهن اربعة منڪم توهان منجهان هجن ڪافر نه هجن مؤمن هجن مسلمان هجن توهان جي قبيلي منجهان پنهنجا هجن پر پنهنجو توهان جا عورتون نه هجن مرد هجن جيڪي چار اهو ڏسن اهي هاڻ هُتي شاهدي هئي پنهنجو ٻن مر ٻن ماڻهن جي شادي ٿي سگهي ٿي مطلب شاهدي ٿي سگهي ٿي ٻيا به جيڪي ڪورٽ جا ڪيس آهن هِن جا هُن جا ته اهي ٻه مرد ٿي سگهن ٿا پر لکت واري ڳالهه منجهه هيو ته جيڪڏهن ٻه مرد هٿ نه اچن ته پوء هڪڙو مرد ۽ ٻه عورتون يعني ٻه عورتون هڪڙي عورت جي هڪڙي مرد جي بدران ٻه عورتون شاهدي ڏين ته اها شاهدي قبول آهي پر هتي چئن ماڻهن جي شاهدي آهي انهي ڪري جو هتي ٻه ڪيس ملوث آهن هڪڙو عورت جي طرفان هڪڙو مرد جي طرفان انهي ڪري چار مرد هجن چار اهي جيڪي آهن سي شاهدي ڏين ته اسان هي ڳالهه ڏٺي سون نه رڳو مطلب ته اڪيلائيء ۾ تنهائيء ۾ هينئن يا هونئن نه ڪو اگهاڙو ڏٺوسون، پر ههڙي نموني سان ڏٺوسون سر سرميداڻي ۽ سرائيء جي ڳالهه هينئن جيئن ٿيندي تيئن اهڙي نموني سان ڏٺوسون، پوء اها قبول پوندي. مطلب ته الله تعاليٰ هي تمام سخت ڪري ڇڏيو آهي جو ڪو شهادت ڏئي سگهي انهيء ڳالهه جي، انهيء ڪري جو زنا جي سخت سزا به سخت آهي ته انهيء جو جيڪو شهادت به ڪا آهي سا سخت آهي ۽ ڪنهن کي حق نه آهي ته ڪنهن به عورت کي چئي ته بس هيء ڪاري آهي، هي ڪارو آهي تنهن ڪري آئون هن کي ماري ٿو ڇڏيان نه توهان کي اهو ڪيس جيڪو آهي سو مطلب ته اسلامي حڪومت هوندي اسلامي حڪومت اهڙي ڪونهي جهڙي هينئر پئي هلي ڀيڻسان ملڪ منجهه ٻائتال ۽ ٻيو جيڪو پاڪستان ۾ پيو هلي مطلب ته واقعي جيڪي الله تعاليٰ کان ڊڄندڙ ماڻهو هوندا انهن جي آڏو توهان اهو ڪيس پيش ڪندؤ اهي جيڪي آهن سي شاهد اهي ماڻهو ايندا اهي شاهد جيڪي آهن سي چار شاهد جيڪي آهن سي اهڙي نموني سان ڏس ڏٺو هجي اهي ڪندا تڏهن اها ڳالهه ٿيندي وڃي پنهنجو قبول شهادت هنن جي ان کان پوء اها سزا ڏيندي پر هاڻي رجم جي سزا جيڪا آهي سا حضرت موسا عليه السلام جي شريعت ۾ هئي ۽ اهو پنهنجو انهن پوء ڪون ٿي ڏني ڪنهن کي جنهن کي مرضي ٿي پين تنهن کي ڏنائون ٿي جنهن کي مرضي ٿي پين تنهن کي نه ٿي ڏنائون پوء اهو هڪڙو نموني سان ڳالهه اها ختم ٿي وئي هلي جهڙو ڪر ڄڻ هئي ڪون ڪو حضور پاڪ صلي الله عليه وسلم زماني ۾ ئي خود جيڪو آهي سو جڏهن هنن جو واقعو ٿيو پنهنجي يهودين جو ڪو معاملو ٿيو پوء وري چون هلو ته هلي محمد صلي الله عليه وسلم کان ٿا فيصلو ڪرايون ته پوء فيصلو ڪرڻ جي لاء جڏهن آيا ته پوء حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم چيو تورات کڻي اچو تورات تي اچي پڙهو پوء هو ماڻهو جيڪو تورات پڙهي پيو ان وري ان لفظ تي هٿ ڏئي ڇڏيو جتي رجم جو لفظ هجي ته حضور صلي الله عليه وسلم فرمايو ته اهو هٿ پري ڪر ۽ هتي ڏس ته اهو ڪهڙو لفظ آهي جيڪو تو پڙهين ڪونه ٿو پوء پوء ان انهن يهودين کي رجم جي سزا انهي نموني سان ملي اهو رسول پاڪ صه جي زماني ۾ ۽ اسان جي امت محمد صه الله وسلم جي منجهان منجهان ماعز رضي الله تعالٰي عنه سيدنا ماعز جيڪو هن جو درجو وڏو آهي ڇو جو هن پاڻ ڪنفيس ڪيو ۽ پاڻ حضور صه الله وسلم وٽ آيو ۽ هڪڙي سامهون اچي چيائين يا الله يا رسول الله مون کي پاڪ ڪر طيبوني يا زڪيوني ڪهڙو لفظ استعمال ڪيائين ته مون کي پاڪ ڪر مون کي پاڪ ڪر پر رسول الله صلي الله عليه وسلم کي ٿورو خيال ٿيو ته هي الاء ڇا ٿو چوي ڪا وڏي ڪا ڳالهه ٿو ڪري ۽ پوء منهن موڙي ڇڏيائين هن کان پوء وري ٻئي پاسي ته وري هو ان پاسي ڦري آيو وري رسول الله صلي الله عليه وسلم کي چيائين طيبوني يا چيائين زڪيوني مون کي پاڪ ڪر پاڪ ڪر هاڻي پاڪ جي آئون توکي ڪيئن ڪريان وري رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم منهن ڦيرائي ڇڏيو

نبي وٽ ڪيس ايندو ته ان کي اهو اختيار اهو حق حد ڪرڻي آهي جڏهن اچي ٿي پوء ان کي ان مطلب جڏهن ٽي دفعا هن انڪار ڪيو ٻڌڻ کان ته ان کان پوء به هن اصرار ڪيو پنهنجي طرفان ان ڪري ڪونه ڪو تو جهڙو مون جهڙو کڻي ويو ان وٽ ڪيس ۽ وڃي چيائين سائين يا رسول الله هن جيڪو آهي سو هي معاملو ڪيو آهي نه، هن ٻيو ڪو ماڻهو ڪونه هو ملوث، هو پاڻ آيو، ڇو جو هن کي خبر هئي ته جيڪڏهن مون کي هت سزا ملي وڃي، ڌرتيء تي، دنيا ۾ ۾ اچي، ته آخرت جي سزا جيڪا آهي سا اها ان کان آئون بچي ويندس، اها سخت وڏي سزا آهي. انهيء ڪري ان جي دل منجهه اهو خيال هو، جنهن کي آخرت جو خيال آهي، هتي لفظ جيڪو آيو سو جيڪو آخرت کي مڃي ٿو ۽ جيڪو قيامت کي مڃي ٿو ۽ جيڪو الله ۾ ايمان رکي ٿو، اهو هن ڳالهه تي ڪندو ته هن ماعز رضي الله تعالٰي عنه سيدنا ماعز سو هي جيڪي لکن ٿا پنهنجا اسان جا سائين شفيع محمد صاحب جيڪو آهي ان جو آهي جيڪو تفسير ان وچ ۾ سيدنا سيد ماعز ابن مالڪ ان جو نالو آهي ماعز جو مالڪ جو آهي ۽ ٻي پوء عورت جيڪا اها به آئي اهڙي نموني سان ته چيائين مون کي به ائين پاڪ ڪر جيئن تو ماعز کي پاڪ ڪيو اللهم صلي علي سيدنا محمد هو پاڻ ئي اچي پنهنجو پيش ٿي ۽ پاڻ ئي اچي چيائين مطلب ته پوء وري رسول الله صلي الله عليه وسلم ماڻهو موڪليو، چين مائي کان پڇو چڱي طرح سان ڇا ۽ جيڪڏهن پيٽ هجيس ته پوء ڀلي رڪي يا ڪنهن مطلب ته ٻار ڀلي ڄمي ان کان پوء ان کي ڇا چئبو آهي کير پياري يا ڇا ڪري سڄو ڳالهه ان کان پوء ان کان جيڪڏهن مڃي ٿي پاڻ ئي جيڪڏهن چئي ٿي نه ته بس نه نه ته بس نه پوء هاڻي اهڙو مطلب ته شهادت جيڪا آهي سا تمام سخت قسم جي شهادت آهي انهي ڪري جو سزا به جيڪا آهي سا سخت آهي. پر هاڻي هي جيڪو ٻيو فرق جيڪو آهي هتي هتي جيڪو لفظ آهي رجم جو ڪونهي قرآن شريف ۾ ۽ پنهنجو حضرت عمر رضي الله تعاليٰ عنه جي مطلب ته چيو آهي ته اسانجي زماني ۾ به ٿي ۽ رسول الله صلي وسلم جو به ٻه ٽي جيڪي ڪيس آهن انهن منجهه اهو ٿي ته ماعز کي ۽ اها جيڪا عورت هئي جيڪا جنهن جو نالو ڇا ازد جي قبيلي جي هئي غامدي يا ڇا اهڙو نالو هوس ڪو ته هاڻ اها مطلب ته عورت آهي جنهن جو رسول صلي الله عليه وسلم جي زماني منجهه اهو معاملو ٿيو آهي پر هنن جي پنهنجي پنهنجي ڪنفيشن پنهنجي اعتراف جي ڪري انهي ڪري ڪو نه ته ڪو تو جهڙي مون جهڙي ٻئي وڃي ڪو ڪيس ڪيو وڃي رسول صلي الله عليه وسلم کي ٻڌايو ته هي جيڪو آهي هن هيئن ڪيو آهي هيئن ڪيو آهي هاڻ اها ڳالهه هڪڙي مطلب ته اتي ٿي هاڻي اسين ته ڏسون ٿورو توجه ڪريون ته الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ جيڪو آهي سو زنا هاڻي هتي به سورة النساء ۾ جيئن ڏٺوسون ته لفظ جيڪو هو استعمال ٿيل سو هو ته واللاتي ياتين الفاحشة جيڪي فحش ڪم ڪن ٿا فحش معنيٰ هتي زنا جو لفظ ڪونهي جيڪي فحش ڪن ٿا ۽ هن ۾ جيڪا سزا جيڪا هئي سورة النساء ۾ اها اها هئي ته فإن شهدوا فامسڪوهن في البيوت پوء جيڪڏهن ان تي شاهد چار اچن ٿا ۽ اهي چون ٿا ته ها برابر هي هن عورت هي ڪم ڪيو آهي ته پوء هن کي گهر ۾ قيد ڪري رکو گهر ۾ رکو مطلب ته هو ٻين ماڻهن سان نه ملي ۽ پنهنجو گهر ۾ هجي پر جيئن جيئن بند جيئن هائوس اريسٽ ٿيندو آهي انگ انگريز جي قانون مطابق هائوس اريسٽ هوندي پنهنجي گهر ۾ کائيندي پيئندي ان کي کاڌو پيتو ڏبو جيستائين هو مري نه وڃي ها مري جيڪڏهن هزار سال جيئندي هجي اڃا سٺ سال جيئري رهڻو هجي هن کي ڪهڙي خبر آهي ته پوء هاڻي ڪيئن ٿيندو پر مطلب ته پوء ته الله تعالي هن ۾ قرآن شريف ۾ هتي ٻڌايو ته او يجعل الله لهن سبيلا يا فامسڪوهن في البيوت حتي يتوفاهن جيستائين اهي مري نه وڃن يا ڪو الله تعالي هنن جي لاء طريقو ڪڍي ٻيو يعني طريقو پوء ايندو. پوء هاڻ ڏسو ته اهو الله تعاليٰ کي خبر ڪونهي ڇا ته ڀئي ڇا ٿيندو ڇا نه ٿيندو ان ڪري قاعدو يڪدم فورن ڇو نه ٿي ڏئي ڇڏيائين ته هيئن ڪريو يا هونئن ڪريو. پوء هاڻ اهو ماڻهو ڪو سوال چريو مون جهڙو ڪو پڇي سگهي ٿو ان جو جواب هي آهي ته ڪي قانون جيڪي آهن سي فورن جيڪي آهن سي ڇا چئبو آهي

ته پوء ويجهو نه وڃو پنهنجي نماز جي ته نماز کان جي پرهيز ٿي نماز کان ماڻهو محروم ٿي ويو هليو ان کان پوء جيڪو آيو سورت مائده ۾ حڪم آيو ته پنهنجو الخمر الميسر فلاڻو فلاڻو فلاڻو چار هي جيڪي آهن سي اهي شيطان جا ڪم آهن ۽ انهن کان بس مڙو ۽ رڪو اهي اهو آيو حڪم ته اهڙي نموني ٽن منزلن منجهه اهو ڄڻ حڪم آيو ته اهڙي نموني سان هي سزا جيڪا آهي سا فورن جيڪڏهن پهرين ڏئي ڇڏجي ته پوء مطلب ته ماڻهو اها سوسائٽي جيڪا آهي سا قبول ڪري نه ڪري مطلب ته ڪهڙي نموني سان قبول ڪري ته ان ڪري آهستي آهستي اها ڳالهه آئي ڄڻ پهرين اهو هيو ته انهن کي گهرن ۾ بند ڪريو جيستائين جيستائين يا ته هو مري وڃن يا ته الله تعاليٰ انهن جي لاء ڪو طريقو ڪڍي ٻيو ته هاڻ طريقو جيڪو آهي سو ڪڍيو اٿس هتي سورت نور ۾ جي سورت نور ۾ جي الله تعاليٰ جيڪو فرمايو آهي

في دين الله الله جو حڪم آهي مطلب ته ڪري گذرو ان ڪنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر جيڪو ايمان آڻي ٿو الله تي ۽ آخرت کي مڃي ٿو ته ان کي گهرجي ته مطلب ته اها ڳالهه آهي برابر چي ته پنهنجو ڇا چئبو آهي ته سختي ڪرڻي پوي ٿي ڪنهن وقت اها سختي ڪبي ڇو جو اها هڪڙي عبرت ٿي ٿئي ٻي سڄي قوم جي لاء پوء ماڻهو ان کان پاسو ٿو ڪري پوء جڏهن نرمي اختيار ڪري ويندا ماڻهو چوندو ٺيڪ آهي ڀائي اهو ته اهڙو ڪم آهي جو مڙئي ڪبو خير آهي مڙئي خير آهي ته پوء ائين ٿي ويندي سوسائٽي جيئن هيء ويسٽ ۾ ٿئي پئي اسان وٽ به هاڻي اهڙي نمونا لڳا پيا آهن شهرن منجهه وڏن منجهه عورتون وڃن ٿيون ٻاهر جيڪو وڻن ڪم ڪرڻو اٿن سو ڪن ٿيون ته هاڻي هتي شهرن منجهه هتي جيڪي آهن ويسٽ جا ان منجهه ڪنهن کي ڪير مڙس نٿو چئي سگهي عورت کي تون ڪيڏانهن وئي ۽ ڇا ٿيو ڪيڏانهن وئي ڇا ٿيو ڪنهن سان اٿي ڪنهن سان ويٺي ڇا ٿيو ڪنهن کي ڪير نٿو چئي سگهي ۽ هتي جو ايوريج جيڪو آهي جي چوويهن مردن جي هيٺان نڪري ٿيون وڃن عورتون وڃي وڃي پوء ٿيون وڃي سو ڀي شادي به ڪونه ٿيون ڪن هاڻي پنهنجو گڏ گذارين ٿا ماڻهو پندرهن پندرهن ٻار ويهه هزار مطلب جيڪي به ٻار ڄڻڻا اٿن ويٺا ڄڻن پوء آخر ۾ انهن کي خيال ٿو اچي ته ڀائي اسان ٻارن جي لاء اسين ڀلا ٿورا هاڻي شادي ٿا ڪري وٺون پوء پندرهن ويهن سالن کان پوء شادي ڪري ٿا وٺن اهڙي نموني سان هڪڙي سوسائٽي ٿي وئي آهي ته اڄڪلهه جيڪا سوسائٽي جي ڊسٽرڪشن جيڪا سا انهي وجهان سڙپ تيار ٿئي ٿئي ٿي شروع جي جڏهن هاڻ پوء جو پهرين ماڻهو نرمي ٿو ڪري زنا جي معاملي منجهه عورت ۽ مرد جي شادي شده جي ان کان پوء جيڪو آهي سو يا باڪره يعني جيڪي ڪنواريون عورتون ۽ ڪنوارا مرد آهن انهن جي معاملي ۾ ان کان پو جيڪو آهي سو سڀ ڳالهيون سنيون سڌيون هاڻي هتي جيڪو آهي سو شاديون مرد مرد سان ٿا ڪن عورتون عورتن سان ڪن نه رڳو ڪن ڪن ٿا شاديون پر چي اصرار ٿا ڪن ته اسان جو چرچ ۾ ٿئي شادي جيڪا آ سا ۽ هو جيڪو پريسٽ آهي جيڪو اهو اسان کي پنهنجو سينڪٽيفاء ڪري اسان کي تقديس ڏئي اسان کي مقدس ڪري اسان کي ته اسان تمام سهڻو ڪم ڪو ڪيو آهيو ته هاڻي اهڙو مطلب ته جڏهن هڪڙو قدم پٺتي هٽبو بڇڙائي جي ڪم معاملي ۾ بڇڙائي کي روڪڻ جي معاملي ۾ پوء پندرهن قدم پوئتي هٽبا، پوء پندرهن قدمن کان پوء اهو حال ٿي ويندو هليو جو هاڻ ڪابه ڳالهه ڪو ڪم مطلب ته حق ۽ حلال وغيره جي خبر ڪونه ٿي پئي ڇا آهي ڇا ناهي شادي حق حلال آهي يا ناهي شادي کان سواء ماڻهو گذاريندو وقت سڄو هاڻ هي ويسٽ منجهه شاديون واديون ڪونه ڪندا هاڻ پاڻ ۾ هاڻ شاديون ڪن ٿا يا نٿا ڪن هاڻ وري به ان جا حقوق جيڪي آهن سي ان جي پراپرٽي سڄي عورت کڻي ٿي وڃي مرد کي ڌڪو ڏئي هڪڙو ته بابا نڪر تون هو وري پوليس وٽ وڃي ٿي چئي ٿي بابا هي مون سان وڙهي ٿو هن سان نڀاڳو ۽ هاڻي هن کي ڪڍوس منهنجي گهر منجهان سو هن کي ڪڍن ٿا بابا ٽريس پاس نوٽس هن کي ملي ٿو تون متان هت ڪڏهن وري موٽي آيو آهين هن گهر منجه هاڻ گهر به ويچاري هن خريد ڪيو پر هاڻي اهو نڪتو گهر منجهان هاڻ ڪيترا ڪيس هتي ٿيا آهن اسان جا پاڪستاني ماڻهو به هتي اسان جا آڪلنڊ منجهه ڪيترا ماڻهو پوء ان منجهه بسايون ٿين ٿيون ڪو ماڻهو وري وري وڃي ٿو ان عورت کي مرد کي ماري ٿو ڇا ٿو ڪري مطلب ته بي انصافي هي ڳالهه جيڪا وڌي ته پوء بي انصافي وڌندي وئي وڌندي وئي ان جو ڪو ڪنٽرول ڪونهي ڪو سوسائٽي جو معاملو جيڪو آهي سو ختم آهي ان نموني ۾

ان سان ڀلي وڃي مطلب ته اهڙي قدر اسٽرڪٽ جيڪو آهي سو طريقو سوسائٽي جو والزانية عورت جيڪا زاني آهي سا نٿي نڪاح ڪري سگهي ڪنهن ماڻهو سان مسلمان سان سواء زان او مشرڪ جيڪو پاڻ به زاني هجي جيڪو مشرڪ هجي ان سان وڃي ڪري مطلب ته اسلام جي سوسائٽي مان اهي نڪتل آهن. ها باقي اڳتي جيڪو الله تعاليٰ فرمائي ٿو، وحرم ذلک علي المومنين، مومنن تي اهو حرام ڪيو ويو آهي ته زاني عورت هجي ان سان مرد وڃي شادي ڪري يا مرد زاني هجي ان سان هڪڙي عورت مشهور هجي ڀئي هي ته زاني آهي بس هي نڀاڳو وتي ٿو گهمندو ڦرندو هجي لامارا ڏيندو لاڙا ڏيندو سڄي دنيا کي ڦريندو سڄي دنيا عورتون جيڪي پنهنجي

هو ڳالهه جيڪا سا وري ثابت نه ٿئي، مطلب ته جيئن چار شاهد نه آيا، هڪڙو آيو، ٻه آيا، ڪي ٽي آيا، ڪي چار نه آيا، مطلب ته چار ئي پيش نه ٿيا، جن ڏٺو هجي روبرو اکين سان، تنهن ڪري تهمت ڪرڻ تمام سخت ڳالهه آهي، اها ڳالهه جيڪا آهي سا انهي کي وري به اسي جلد آهن، ان کي پنهنجا سؤ ڪوڙا لڳندا ته هي تهمت هڻڻ وارا ڀلي ٽي ڄڻا هجن تهمت ڪرڻ وارا پر چوٿون ڪونه آهي هنن وٽ، ته انهن ٽنهي کي ڪوڙا لڳندا، اسي اسي اسي، اسي اسي اسي اسي، هنن کي ڪوڙا لڳندا، هاڻ جيڪو تهمت مطلب اهڙي تهمت ڪرڻ سخت آ، هاڻ پاڻ وٽ تهمت هڻڻ تمام سولي آهي، هڪڙو ڪنهن به ماڻهو جي شريف عورت جي شريف مرد جي ماڻهو پويان ڪا تهمت هڻي ڇڏي، بس پوء هي جيڪي. وڏا لکيل پڙهيل ماڻهو جيڪي وڏا مهتمم پنهنجا ادارن جا جيڪي پير جهنڊي جي اداري جو مهتمم اهو سڄي سڄي دنيا وارن کي ٻڌائيندو وتي فلاڻو فلاڻي سان آهي فلاڻي فلاڻي سان آهي فلاڻو فلاڻي سان آهي هو ان ليمبرڪ کي ٻڌائيندو وتي ته هو فلاڻو جيڪو آهي حرام جو اولاد آهي هو فلاڻو جيڪو آهي حرام جو اولاد آهي هو جيڪو فلاڻو ڀلا ته ڪو تو ڪو اکين سان بابا ڏٺو تو ڪو توکي ڪهڙي خبر آهي تون به اداري هيڏي وڏي جو مولوي ۽ هيڏو وڏو ڳالهه ۽ پنهنجو هڪڙي پنهنجي ان م جي نفرت ۾ پنهنجي ان حقارت ۾ اچي ۽ ۽ تون سڀني ماڻهن کي سڀني کي چئي هي فلاڻو جيڪو آهي سو فلاڻي واڻيي جو اولاد آهي هي فلاڻي جيڪا آهي سا فلاڻي سان آهي هي فلاڻي جيڪا آهي سا فلاڻي سان آهي هو سڀني جا نالا ويٺو ٻڌائي ان کي ليمبرڪ کي وري پنهنجي ان ۾ لکندو وڃي تنهنجو هاڻي اهڙا قسم جا مطلب اسان وٽ جيڪو هاڻي اڄوڪي سوسائٽي ڪونهي هاڻي اڄ اسان جا توهان جا ته بس ها سڀني تي تهمت لڳائي ويٺا هوندا بابا هڻ ته هڻ مڙسان ۽ ڪاري ڪارو ڪري هن کي ماري ڇڏ بندوق هڻي وري ڪو ڪو چوڻ وارو ڪونه پوء هتي ويچارو آيو نيپيئر جيڪو مرزا بدمعاش جو اولاد وڏو سخت پر اهو قانون هتي آيو پوء چين بابا پنهنجي مسلمانن چيو ته بابا اسان جو اهو قانون آهي ڪارو ڪاري اسين ڪندا آهيون.

ڪارو ڪاري وارو ته اسين ان کي ڦاسي ڏينداسون پوء ڏٺو ويندو ۽ پوء جيڪو ساڙيندو پنهنجي جيئري مائيء کي پنهنجو مئل مرد جي پويان ته پوء اسين ان کي ڦاسي ڏينداسون پوء ڏٺو ويندو پوء اسان وٽ وري اهو قانون آهي نيپيئر هاڻي ٻيون ته سڀ بڇڙايون جيڪي ڪيون ۽ ۽ يا نه ڪيائين اهي پنهنجي جاء تي پر اها چڱائي جو هڪڙو ڪم پوء ان وقت جيڪا ٺاپر ٿي ويلي ڪو جيڪو آهي سو هن جي علائقي ۾ گهٽ ۾ گهٽ اهو جيڪو نيپيئر ۽ پوء جيڪب جيڪو هو، جيڪب به هن ويل آهي، جيڪب آباد وارو. هيڏا ئي وري گهڻا ٿيندا آهن پاڻ جي جيڪب آباد جي علائقن منجهه. اهو جيڪم جيڪو آهي، جيڪم جيڪم جيڪم پيا لکن. اهو جيڪو آهي سو اتي اهو به ان جو شاگرد هو، ان جو پوء پوئير هيو. پوء مطلب ته ڪجهه ٺاپر ٿي، پر پوء هاڻ اسان جي اڃا وئي ڪونهي. اها ڪارو ڪاري وارو سلسلو جيڪو آهي سو اسان وٽ اڃا قائم آهي. اڄ ڏينهن تائين هلي پيو پر ڪير چوڻ وارو ڪونهي انهن کي پوء چئجو وري به وڌ وڌ ڪيس ٿيندو ڪيس پنجاهه لک رپيا ڏئي ڇڏائي اچبو وري ممڙي خير آهي ته مطلب ته ماڻهو جي هڪڙي جيڪو وحشت آهي نفرت آهي جيڪو ضد آهي جيڪو اٺد آهي پرائي زندگي کي پنهنجي هٿ ۾ ڪري ان کي ماري ڇڏڻ ماڻهو کي ته اهو جيڪو آهي سو ماڻهو جي لاء تمام آسان ٿي پيو آهي مارڻ هڪ ٻئي کي هاڻي هينئر ته پنهنجو موبائل ته ٿيو پر پنج روپيا کيسي ۾ اهي ڦرڻ جي لاء ماڻهو ماري ٿا ڇڏن پنهنجو ڪراچي ۾ جيڪي آهن سي پنهنجو فلاڻي جا شاگرد جيڪي آهن سڄي ڪراچي کي باهه تال ۾ ٻاري رکيو ويٺا آهن پر هاڻي ٻيو اهو لاهور ۽ فلاڻا هن پاسي به هاڻي اهو ڪم وڌندو ٿو وڃي پر الله تعالا پنهنجي مهر پنهنجو رحم ڪري ۽ پنهنجي ماڻهن کي ساڃاهه ڏئي پنهنجي هدايت ڏئي پنهنجو شريعت جي طريقي تي هلڻ جي صلاحيت ڏئي ته اهڙي ڪم جيڪي آهن سي ماڻهو نه ڪن بڇڙائي جا هاڻي زاني زنا پر هاڻ زاني هڪڙو اهو ٿيو آهي ڪو عورت ۽ مرد جيڪو اهو زنا آهي ٻي اسان وٽ جيڪو آهي سو پنهنجو لواطي جو معاملو ان جو جيڪا آيت آهي پنهنجي سورت نساء ۾ جي ان کان پوء جيڪا هڪ پاڻ پڙهيسون ان کان پوء ٻي جيڪا آيت آهي ان منجهان ڪي مفسر وٺن ٿا معنيٰ ته اهو لواطين جي متعلق آهي

ته جيڪڏهن هو صلح اصلاح ڪن ٿا يعني سڌرا سڌارو ڪن ٿا ان کان پوء وري اهو ڪم نٿا ڪن ته پوء انهن کي فاعرضوا عنهما پوء انهن کان اعراض ڪيو انهن کان منهن موڙيو يعني انهن کي سزا پنهنجو نه ڏيو وڌيڪ مطلب ته بس ٺهيو ڇڏي ڏيو انهن کي ان الله ڪان توابا رحيما الله تعالي جيڪو آهي سو توبه قبول ڪرڻ وارو آهي پر هاڻي هتي انهي سلسلي ۾ ڪي ٻيا وري علماء آهن ته چون ٿا نه اها به جيڪا آهي سا عورتن جي عورت ۽ مرد جي زنا جي معاملي ۾ آهي پر ڪي چون ٿا عالم ته اهو جيڪو آهي سو مرد ٻه مرد جيڪي پاڻ ۾ هومو سيڪشوئلٽي جي معاملي ۾ ملوث آهن انهن سان اهو آهي پوء وڌيڪ تفسيرن منجهه ۽ فقه جي ڪتابن منجهه وڌيڪ انهن جون تعزيرون ۽ سزائون ۽ حدون ۽ ڇا چئجي ته سزائون آهن ڪهڙيون ڪهڙيون آهن ان جو تفصيل

جڏهن جهالت جي ڪري يعني اڻ ڄاڻي جي ڪري يا جي حضرت آدم عليه السلام جي متعلق چيون ته فلاڻو ڪم جيڪو مطلب کاڌائين يا اهو مطلب ته اسار ان نافرماني جيڪا ڪئي سا پنهنجي هٺ ۽ وڏائي جي ڪري نه پر اها ان پنهنجي شهوت جي ڪري ڪئي مطلب ته پنهنجي خيال جي ڪري ڪئي هوا جي ڪري ڪئي انهي ڪري يعملون السوء هتي چئي ٿو انهن جي توبت قبول ٿيندي جيڪي جهالت جي ڪري اهو ڪم ڪن ٿا مطلب اڻڄاڻي جي ڪري اڻڄاڻي معنيٰ اهو ڪونهي ته قانون جي ته انهن کي خبر آهي پر پوء ان وقت جيڪو انهن تي وحيت واپري ٿيو انهي ڪري ڪري ورتائون ثم يتوبون من قريب پوء فورن جيڪو آهي سو الله تعاليٰ کان قريب معنيٰ ويجهي وقت ۾ ئي هو الله تعاليٰ کان ٻاڏائين ٿا الله تعاليٰ کان توبه ڪن ٿا ۽ پنهنجو موٽن ٿا چي اسان يا الله هي بڇڙو ڪم ڪيوسون پر هاڻي اسان کي تون بخش ڪر فاولئک يتوب الله عليهم پوء الله تعاليٰ هن ڏانهن موٽندو يعني الله تعاليٰ تواب آهي ۽ ان جي توبه قبول ڪندو توب، توب جي معنيٰ آهي موٽڻ، تاب معنيٰ موٽڻ، پوء موٽڻ هڪڙو انسان ٿو موٽي، پنهنجي بڇڙي ڪم کي ڇڏي، چڱائي جو رستو ڪري، اهو موٽي ٿو، پوء ٻيو وري الله تعاليٰ موٽي ٿو، موٽي ٿو، جو ڇو جو جڏهن بڇڙو ڪم ٿي ڪيو مؤمن ته الله تعاليٰ منهن ڦيرائي ٿو ان کان ٻئي پاسي تي ڪيو، پوء هاڻي جڏهن وري هو توبه ڪري ٿو ته الله تعاليٰ منهن ڏانهس ڪري ٿو، رخ ڏانهس ڪري ٿو، توجه ڏانهس ڪري ٿو، چئي ٿو ٺيڪ آ تو مون کان پنهنجو پناهه بخشش گهري آهي، پنهنجو توبه ڪئي آهي، هاڻ آئون تو ڏانهن موٽان ٿو، تو ڏانهن لاڙو ڪريان ٿو، تو ڏانهن توجهه ڪريان ٿو، تو ڏانهن نظر ڪريان ٿو، توکي بخش ڪريان ٿو، مطلب ته پوء اها ڳالهه انهيء سينس ۾ يتوب تاب، تاب ۽ تواب، توبه تائب جيڪو آهي توبه تائب ماڻهو آهي ۽ تواب جيڪو آهي سو الله تعاليٰ آهي جيڪو توبه قبول ڪري ٿو، پوء انهيء منجهان.